تسليم ڪريو ٿا يا نه؟ دعويٰ باطله کان باز اچو ٿا يا نه؟ جيڪڏهن توهان کي انهي ڳالهه ۾ ڪا غلطي نظر اچي ٿي ته اها غلطي کولي ڏيکاريو ڪهڙي آهي؟ پر اتي دليل برهان ته ٺهيو. اها ته ڳالهه پري آهي پر شڪ شبهي جي گنجائش به ڪانهي. هڪڙي شيء آهي انهن ۾ انڌي تقليد. عليٰ ما وجدنا آباءنا. رب تعاليٰ فرمائي ٿو، ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به.

اي نبيء ٻي خبر به ٻڌائين ته توهان منجهان ڪنهن کي ڪو علم ڪونهي ڪو پتو ڪونهي جيڪو غيب کي ڄاڻندڙ هجي رب تبارڪ وتعاليٰ کان سواء ڳجهين خبرن جو ڪنهن کي علم هجي رب تبارڪ وتعاليٰ جي هڪڙي رحمت آهي هڪڙي عام رحمت آهي جيڪا تام ۽ مڪمل ڪائنات کي ربوبيت جي رحمت الله تعاليٰ عطا فرمائي آهي

ان جي مقابلي ۾ شيء حاضر معنيٰ تنهنجي آڏو شيء حاضر آهي الشهادة هڪڙي شيء تنهنجي آڏو آهي اها الشهادة توکان مخفي آهي پريان جنهن تي تنهنجي نظر نه پوي تنهنجو حس ان کي نه پهچي ان کي چئبو آهي غيب رب تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمايو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم معنيٰ اهي شيون جيڪي توکان مخفي اهي شيون جيڪي توکان تنهنجي آڏو ظاهر انهن سڀني کي الله تعاليٰ هڪجهڙو ڄاڻي ٿو. غيب جي هڪڙي معنيٰ اها آهي. مطلب هي وڃي ٿيو ته ما غاب عنا وما مشهود لنا اها شيء جيڪا اسان کان غائب آهي ۽ اسان جي آڏو حاضر آهي انهي کي الله تعاليٰ عالم الغيب آهي والشهادة آهي. ٻي غيب جي معنيٰ جنهن تي انسان جي علم جي ڪا واٽ ئي نه پهچي رستو ئي نه اچي اوڏانهن ڪو دڳ ئي نه هجي

اها ڳالهه توهان کي اسان ٻڌائي ۽ سمجهائي هڪڙي اها معنيٰ آهي غيب جي ٻي معنيٰ غيب جي هي آهي ته تون نبي انهن کي ٻڌاءِ لو ڪنت اعلم الغيب لاستکثرت من الخير وما مسني السوء مان جيڪڏهن غيب کي ڄاڻان ها ته جيڪر ڀلائي ۽ خيريت پاڻ وٽ ميڙي رکان ها ڪا برائي تڪليف مون کي پهچي ئي ڪانه ها ان جو اڳ ۾ حفظ ما تقدم ڪري ڇڏجي ها معنيٰ اهڙا واقعات حادثا پيش اچن ٿا جن جي ڪا به اسان وٽ خبر ئي ڪانه ڪا جنگين ۾ نبي سائين جن ويا تڪليفون پهتيون

۽ غيب جو مطلب آهي غيب عن المڪان هو آهي غيب عن المعلومات معلومات کان پري هجڻ ٻيو غيب مڪاني هو غيب علمي هي غيب مڪاني معنيٰ اتي ڪو به حاضر ڪونهي اها معنيٰ يا اهو طرف جيڪو مقرر ڪونهي اهو طرف مقرر ڪونهي ان کي به چئبو آهي غيب عبد شارق هڪڙو شاعر آهي جهينه قبيلي جو عرب اهو ٿو شعر چئي، سمعنا دعوة عن ظهر غيب اسان هڪڙو آواز ٻڌوسين ته الائي ڪاڏانهن آيو. ائين جيئن ڪو ماڻهو آواز ٻڌندو آ. ڪنهن لشڪر ۾ ڪنهن قبيلي ۾ ڪنهن اهڙي حالت ۾ ويٺا هئا پوء ته هنن ڪو آواز ٻڌڻ ۾ آيو انهي تي هن شعر چيو آ.

جيڪڏهن اڀو قلم مٿي هليو جاڏان پاڻي اچي ٿو پوء اهو بي بي مريم کي پالي ڇو ته هڪڙو مقدس ننڍڙو ٻار سمجهن پيا ته اهو الله تعاليٰ ڏنو آهي جنهن کي پالڻو آهي هن مائي اها دعا گهري ته الله تعاليٰ مانکي ٻار ملي نذر الرحمان نذر الرحمان مان ٻار کي الله جي لاء نذر ٿي ڪريان نذرت لڪ ما في بطني محررا منهنجي پيٽ ۾ جيڪي آهي اهو آزاد تنهنجي خالص گهر جي خدمت لاء پيش ٿي ڪريان. مائيء ڪئي دعا. بي بي مريم جي ماء پوء ٻارڙو ڄمي پيو چئي ربّ اني وضعتها انثيٰ الله تعاليٰ فرمايس ليس الذڪر ڪالانثيٰ هيء ڌيء اهڙي آهي جو اهڙا پٽ به ڪونه ٿيندا.

اهو مڪان معين جتي هنن قلم اڇليا الله ٿو فرمائي تون اتي مڪان معين ۾ ڪونه هئين غيب جي معنيٰ مڪان معين غيب جي معنيٰ مڪان غير معين عبدالشارق جهني جي هن ۾ آيو مڪان غير معين هتي آيو مڪان معين اتي تون ڪو نه الله تعاليٰ ٿو فرمائي رب تعاليٰ غيب جي معنيٰ ٻڌائي ته لم تڪن انت بمشهد منهم غيب جون چار معنائون غيب جي پنجين معنيٰ به هڪڙي آهي. غيب، الغيب، السر، راز. جيئن رب تعاليٰ فرمايو حافظات للغيب اهي عورتون پر پٺ مردن جي عزت ۽ پنهنجي عصمت جي حفاظت ڪندڙ هونديون آهن. اهو پر پٺيان راز آهي هڪڙو مرد کان پر پٺ پوء رب تعاليٰ ٿو فرمائي فلا يظهر عليٰ غيبه احدا الله تعاليٰ پنهنجي غيب تي ڪنهن کي واقف نه ڪندو آهي. اهو پڇاڙي رب تعاليٰ فتويٰ ڏني. هتي جيڪو غيب جو ذڪر آيو آهي ان جي مٿان اها تحقيق آهي ته رب تعاليٰ جو جيڪو آسمانن زمينن ۾ غيب آهي فلا يظهر عليٰ غيبه احدا پنهنجي غيب تي الله تعاليٰ ڪنهن کي واقف نه ڪندو آهي الا من ارتضيٰ من رسول ها جيڪڏهن ڪنهن پنهنجي رسول کي غيب ٻڌائي ته پوء ٿي سگهي ٿو پوء قرآن سارو غيب آهي وحي الاهي غيب آ اهو ته بچي ويو سموري جو سمورو وما يشعرون ايان يبعثون نٿا ڄاڻن ته اهي ڪڏهن اٿاريا ويندا ماڻهن کي اها به خبر ناهي ته ڪڏهن اٿاريو ويندو رب تبارڪ وتعاليٰ پنهنجي عطا سان قرآن پاڪ نازل ڪيو وحي الاهي نبيين تي نازل ڪيو اهو آهي غيب اهو خاص رب تبارڪ وتعاليٰ سان آهي بل ادارڪ علمهم پر ٿڪجي ويو آهي علم انهن جو في الاخرت آخرت جي باري ۾ هنن گهڻي ڪوشش ڪئي آهي مطلب ته هنن جو علم تدارڪ ڪيو آهي معنيٰ وري وري انهن پنهنجي جاهليت هنن جيڪي دفع ڪيو آهي ۽ اسباب علم جا متتابع ٿيا آهن جو اها ڳالهه هاڻي تقريباً هنن وٽ پهچي چڪي آهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ اهو مالڪ آهي ۽ آخرت ضرور ٿيندي. هاڻي هنن جو علم مقابلا ڪري ڪري ٿڪجي چڪو آهي. اها معنيٰ يعني آخرت جي انڪار کان اهي تقريباً عاجز ٿي ويا آهن. بل هم في شڪ منها پر اهي هاڻي شبهي ۾ آهن وري به بل هم منها عمون پر اهي ان کان اکيون ٻوٽي انڌا ٿي پيا آهن هاڻي مطلب هي آهي ته هنن خامخواه انڪار ڪيو آهي آخرت جي باري ۾. انهن کي جيڪو انڪار نه ڪرڻو هو اهو انڪار ڪري بيٺا آهن اها هنن جي سراسر غلطي ۽ تمام عظيم غلطي آهي عقل ڊوڙائي ٿڪجي پيا آهن آخرت جي حقيقت معلوم نه ڪيائون ڪڏهن شڪ ٿا ڪن ڪڏهن منڪر ٿا ٿين ڪڏهن پاڻ ۾ بحث ٿا ڪن مطلب ته هنن پنهنجي علم کي اوڏانهن دڳ ئي نه ڏنو آهي انڪار جي ضد ۾ تردد جي ڪري بيهي انڌا ٿي پيا آهن

رب تبارڪ و تعاليٰ جي مرضي آهي جنهن کي اها خبر اڄ ڏينهن ڄاڻائي پوء اهو مطلع علي الغيب چئبو هاڻي فلان يعلم الغيب جو اطلاق ٻئي تي نه ٿيندو بس ايترو فرق ٿيو وڃي احاديث ۾ ته پاڻ انڪار ٿو اچي جهڙي طرح ڇوڪرين ويٺي هڪڙي دفعي آواز ڪيو وفينا نبي يعلم ما في غد پاڻ ته فرمائي لا تقولين

او آباؤنا، يا اسان جا ابا ڏاڏا، ائنا لمخرجون، پوء وري اسان کي اٿاريو ويندو؟ لقد وعدنا هذا، اهو وعدو اسان کي ڪيو ويو آهي، نحن وآباؤنا، ۽ اسان جي ابي ڏاڏي کي. اهي وعدا پراڻي زماني کان يڪا هليا پيا اچن، پر هن وقت تائين نه ابو ڏاڏو اٿيو، نه ڪو ڪو وعدو ئي اهو پورو ٿيو. اهو هنن جو هڪڙو سوال آهي. رب تعاليٰ ٿو فرمائي.

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين ناهن اهي مگر هڪڙا نقل آهن اڳين جا اڳيان ماڻهو جيئن ڳالهيون ڪندا هئا ساڳيون اهي ڳالهيون اسان سان به ڪيون ٿيون وڃن جو پيغمبر اڳيون ڳالهيون ٿو ڪري جي اڳي به اهي چوندا هئا انهن سان به وعدا ٿيل هئا پراڻيون ڳالهيون هاڻي نبي پيو ٿو دهرائي ته مئل مٽي ٿي ٻيهر اٿندا سو دوباره اٿڻ ۽ انهن کي سزا ملڻ اها ڪيئن ٿيندي؟ رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو ڪافرن جو قول پراڻو قول آهي. اهي به ائين ٿا چون ته اهو ٻڌائڻ به اهو پراڻو قول آهي. قل سيروا في الارض الله ٿو فرمائي زمين ۾ سير ڪريو فانظروا پوء ڏسو انهن انڪار ڪندڙن جو انجام ڪهڙو ٿيو آهي. جن اقرار ڪيو الله جي حڪم کي مڃيو انبيا ڪرام جي تابعداري ڪئي انهن جي عزت به ڏسو انهن جو جي تاريخ به جاچيو ڪتابن کي اڳين ماڻهن کي انهي جو علم آهي، ڪتابن ۾ ان جو علم درج ٿيل آهي. عبرتناڪ سزائون ڏنيونسين بي فرمانن کي، پيغمبر جي تابعدارن کي بچايوسون. يا تاريخ توهان کي نٿي ڪفايت ڪري؟ يا توهان جي لاء هدايت ۽ شهادت ناهي؟ ولا تحزن عليهم، اي نبي تون انهن تي غم نه ڪر. ولا تڪن في ضيق مما يمڪرون، جيڪي ماڻهو اها اهو مڪر ٿا ڪن پيا،

ميار ڏني، ان موئن جي مٿان بيهي فرمايو ته الله توهان سان جيڪو ڪيو هو واعدو ڏسو پورو ٿيو نه، اسان سان ته رب فتح ۽ ڪاميابي جو واعدو ڪيو هو سو ته پورو ٿيو، توهان جهنم رسيد ٿيو ڏسو ڪيئن توهان سان به واعدو پورو ٿيو. اها ڳالهه نبي سائين جن هنن کي بيهي مٿئون چئي. معجزي جي طور تي الله تعاليٰ انهن ۾ اها جان وڌي ته جيئن نبيء جو ڪلام ٻڌن ته تيئن خوار ٿين. ان ربڪ لذو فضل علي الناس تنهنجو رب مهربان آهي ماڻهن تي صاحب فضل جو آهي ولڪن اڪثرهم لا پر ڪيترا انهن جا نٿا شڪر ڪن رب تبارڪ وتعاليٰ جو جيڪڏهن شڪر ڪن ها ته اها ڀلائي هنن جي لاء اهو الله جو احسان آهي جو بي فرماني جي باوجود سزا ۾ تاخير ٿو ڪري بي فرماني جي باوجود الله تعاليٰ مهلت ٿو ڏئي پيو اها به ان جي مهرباني آ انسان جيڪر شڪر گذار ٿئي ۽ رب تعاليٰ جي طرف متوجه ٿي پوي ته اهو چڱو يا اٿي الله کان عذاب گهري اهو چڱو هي انسان جو ڪهڙو فيصلو غلط آهي پنهنجي متعلق وان ربڪ ليعلم ما تڪن صدور بيشڪ تنهنجو رب ڄاڻي ٿو اها شيء جيڪا هنن جي جيڪا مخفي ٿا ڪن سينا انهن جا وما يعلنون جيڪي ظاهر ٿا ڪن معنيٰ دل ۾ جيڪا آهي اها به ۽ جيڪا ٻاهر اها به الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو سڀ انهن جي حال کي رب تعاليٰ واقف آهي وما من غائبة في السماء ناهي ڪائي شيء آسمان ۾ غائب ۽ زمين ۾ الا في ڪتاب مبين خدا جي دفتر ۾ اها رکيل لکيل آهي رب تعاليٰ جي لوح محفوظ ۾ اها شيء ساري موجود آهي ڪتاب مبين جي معنيٰ آهي اهو رب تعاليٰ وٽ جيڪو دفتر آهي ان ۾ ساري محفوظ آهي ان هذا القرآن يقص علي بني اسرائيل هي قرآن ڪريم بيان ٿو ڪري بني اسرائيل تي واقعا اڪثر الذي هم فيه يختلفون گهڻا اهي واقعا ٿو ٻڌائي جنهن ۾ جو هو اختلاف ڪندڙ آهن اهڙا واقعا هي قرآن پاڪ ٻڌائي انهن کي صاف سمجهائي ٿو ته انهن ڳالهين ۾ توهان شڪ شبهو نه ڪريو پر هو بجاء ان جي جو انهي کي تسليم ڪن حضرت عيسيٰ عليه السلام جي متعلق يهود ۽ نصارن جو اختلاف ٿي پيو جيستائين مسلمانن جون سليبي جنگيون نه لڳيون تيسي تائين عيسائي ۽ يهودي پاڻ ۾ بضد هئا ۽ وڙهندا ها. يهودي چوندا ها ته اسان توهان جي نبي کي ماري ڇڏيو آهي. عيسائين ۾ به اهو عقيدو اچي ويو. حالانڪ هيو غلط عقيدو. هلندي هلندي ڪو جو قاتل ڪنهن کي چئي ته مان توهان جي ابي ڏاڏي کي ماري ڇڏيو آهي، ان جو پيء ڏاڏو ڏسڻ ۾ به نه اچي، ان جو محبوب نبي ڪو جو ڏسڻ ۾ نه آيو، هنن دعويٰ ڪئي ته ماريو آهي. آخر اها ڳالهه پت ڪرڻ جهڙي آهي. ٻيو؟

جيڪا هنن جي رهبر ۽ هادي قوم ۽ انهن جي عيسيٰ عليه السلام نبيء جي زندگي کي ثابت ڪندڙ قوم، ايڏي جاهل قوم عيسائين جي، جو پنهنجي نبي جي قاتل جي قتل جي مدعيء سان ته ٺهي ويا پر جيڪي ايڏا خير خواهه جو چون ته اسان تهان جي نبيء کي پنهنجو نبي ٿا ڪري مڃون، تهان جو نبي عيسيٰ عليه السلام کي اسان جو رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم معراج جي رات ڏسي آيو آهي جيئرو هو. اهڙيء طرح قرآن پاڪ ۾ ان جي زندگي ثابت آهي، انهيء قوم سان جهڳڙو، ههڙي پاڳل قوم ڪا دنيا ۾ ڏٺم، جو پنهنجي خير خواهن سان اٿي جهيڙو ڪري بجاء هن جي جو ان جي ڳالهه مڃي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته بني اسرائيل ۽ توهان جي وچ ۾ جيڪي اختلافات آهن، قرآن صاف ٿو ڪري. انه لهدي، اهو هادي آهي قرآن ۽ رحمت آهي مؤمنين جي لاء، مگر توهان ۾ اڃا اها ڳالهه اچي ڪانه ٿي. اهڙي طرح عيسائين ۾ جيڪي يهودين ۾ جيڪي ذاتي اختلاف هيا، حدود ۾، قصاص ۾،

پنهنجي حڪم سان هڪڙو اهڙو ڏينهن ايندو جو فيصلو ٿيندو توهان جو وهو العزيز العليم هو زبردست آهي ۽ علم وارو آهي رب تبارڪ و تعاليٰ معنيٰ قرآن ته آيو انهيء ته سمجهايو توهان کي آگاهه ڪيائين جيڪي به معاملات هيا خاص انداز سان هاڻي رب تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي حاڪمانه انداز سان هڪڙي ڏينهن توهان جو فيصلو ڪندو

۽ نڪي تون ٻوڙن کي ٻڌائي سگهندين جيڪي جن پنهنجي ڪنن ۾ وجعلوا اصابعهم في آذانهم الله تعالي فرمائي ٿو ته تنهنجي حق ٻڌڻ کان آڱريون ڪنن ۾ ٿا وجهن واستغشوا ثيابهم ڪپڙا کڻي ٿا ويڙهي گوگ موگ ٿي وڃن اهڙن کي ڇا ٻڌائبو اذا ولوا مدبرين رهندو وري پٺي به ڏين پٺي به ڏين ڪنن ۾ آڱريون ڪپڙا ويڙهين حق ٻڌڻ کان پري ٿي وڃن هاڻي انهن کي اهڙن موئن کي ڇا ٻڌائبو ۽ ٻوڙن کي هڪڙو مري وڃي ٻيو وري جيئرو پر اهڙو پاڻ کي برو حال ڪري اهي ماڻهو نصيحت ڪونه ٻڌندا نه ڪو سمجهندا انهن کي هڪڙي ڏينهن پنهنجو انجام ڏسڻ ۾ جنهن ڏينهن ايندو ته پوء پشيمان ٿيندا پر اها پشيماني ڪهڙي ڪم جي آهي وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ۽ نه آهين تون هدايت ڪندڙ اهڙي انڌي جي سندن گمراهي کان جن جون دليون مري چڪيون آهن اهي انڌا ٿي ويا ٻوڙا ٿي ويا موت جي اندر اچي ويا

جڏهن اچي قول واقع ٿيندو قول بمعنيٰ عذاب جي اها ڳالهه پوري اچي بيهندي معنيٰ هڪڙو وقت ايندو جو انهن جي ڳالهه پوري ٿيندي اخرجنا لهم دابة من الارض اسان پيدا ڪنداسين انهن جي لاء هڪڙو زمين مان دابو هڪڙو اسان پيدا ڪنداسين انهن جي لاء دابو اخرجنا لهم معنيٰ انهيء جون ٻه ٽي معنائون ڪيون اٿن. معنيٰ اهڙو هڪڙو اسان جيڪو زمين تي هلندڙ هوندو جانور دابي جي معنيٰ چئبو آهي جانور اهو پيدا ڪنداسين تڪلمهم جيڪو انهن سان ڳالهائيندو ان الناس ڪانوا بآياتنا لا يوقنون بيشڪ ماڻهو اسانجي آيتن تي يقين ڪونه ڪندا هئا شاهه صاحب جن لکن ٿا قيامت کان پهرين صفا پهاڙ منجهان جو پهاڙ ڦاٽندو مڪي جو اتان هڪڙو شخص نڪرندو جيڪو ماڻهن سان ڳالهيون ڪندو حضرت علي ڪرم الله وجهه جن فرمايو انهن شخصن جي جواب ۾ جن چيو ته ان شخص ان کي جانور جو هوندو ته ڪا پڇ پڇ هوندوس فرمايو نه اهو شخص هوندو ذو لحيه ڏاڙهي وارو هوندو جو حضرت علي سائين جن کان روايت ثابت ٿئي ٿي معنيٰ اهو هڪڙو شخص پيدا ٿيندو باقي ان کي دابو ڇو ٿو چيو وڃي دابو چئبو آهي ڪل ما يدب الارض قرآن جي اصطلاح ۾ هر زمين تي هلندڙ شيء کي دابو چئبو آهي اهو جيئن ته گهڻي ملڪ ۾ هلندو تنهن ڪري ان کي دابو ٿو ڪوٽجي ڪاٿي رهي ملڪ ڪو پنهنجو مقرر ڪري يا ڪو گهر مقرر ڪري ائين نه هوندو اهو قيامت جي نزديڪي جي آثار منجهان هڪڙو اثر آهي ماڻهن سان ڳالهيون ڪندو چوندن ته بابا قيامت ويجهي آ سچي ايمان وارا جيڪي شخص هوندا پوء انهن کي به جيڪي وري منڪر هوندا انهن کي به نشان ڏيندو ويندو ان مڃڻ ۽ نه مڃڻ جو اهو لکيو آهي شاهه عبد القادر صاحب موضح القرآن ۾ اها ڳالهه لکي اٿن ٻين روايتن ۾ معلوم ٿئي ٿو ته آخر زماني ۾ سج الهندي کان اڀري ان کان اڳ ۾ اهو ته ٿيندو اهڙو جو ڄڻ دنيا جو نظام ئي بگڙي ويندو سج اولهه کان اڀرندي موجوده نظام سارو درهم برهم ٿي ويندو علامات قيامت جا واضح ٿي ويندا پوء انهي وقت ۾ هڪڙو زمين منجهان اهڙو جانور پيدا ٿيندو جنهن جي زباني اها هوندي ته بابا دين حق اٿو ان کي تسليم ڪريو جن شخصن مڃيو هو تن کي فائدو ٿيندو جن نه مڃيو هو تن کي فائدو ڪونه ٿيندو مطلب اهو آهي اهڙي وقت ۾ اهو پيدا ٿيندو باقي جن ڪتابن ۾ ڪي وڌيڪ ڳالهيون آيون آهن ان جي لاء عجيب عجيب قسم جون حليون ۽ صورت ٻڌائي اٿن. ڪتابن ۾ ڪي وڌيڪ ڳالهيون آيون هن ان جي لاء عجيب عجيب قسم جون حليون ۽ صورت ٻڌائي اٿن. سنڌون ان جون ڪهڙي قسم جون هونديون، اهو لکيو اٿن، زمين چيربي، دابو نڪرندو، منڍي ان جي ڏاند جي هوندي، اکيون ان جون خنزير جون هونديون، ڪن ان جا هاٿيء جهڙا هوندا، سڱ ان جا ٻارهن سڱي جهڙا هوندا، ڪنڌو ان جو شتر مرغ جهڙو هوندو، سينو ان جو شينهن جهڙو هوندو، رنگ ان جو چيتي جهڙو پٽا پٽي هوندو، ڪکيون هن جون سنهڙيون هونديون ٻلڙي وانگر پڇ هن جو گهٽي وانگر الائي ڪاٿون به ڳالهيون ٺاهيون اٿن ۽ پير هوندا اٺ جهڙا ۽ هر هڪڙو سنڌ سنڌ جيڪو هوندو سو اهو ايڏو ٿلهو هوندو ڊگهو هوندو جو ٻارهن ٻارهن هٿ هوندو ايڏو وڏو عظيم هڪڙو دابو هوندو بهرحال اها هڪڙي ڳالهه ڪئي اٿن رب تبارڪ وتعاليٰ ته مالڪ آهي

ڪن ماڻهن ته دابة الارض جي معنيٰ سيدنا عمر فاروق کي ورتو آهي اها روايت به آئي آهي ڇو ته حضرت عمر فاروق وڏو ڪم ڪيو يورپ جو هڪڙو انگريز لکيو اٿئي جيڪڏهن عمر فاروق اڃا ڏهه سال ٻيا هجا ها ته روئي دنيا تي ساري زمين جي مٿان کفر جو نالو نه اچي ها سيدنا عمر فاروق ته ان اسلام کي عرب جي حدن مان ٽپائي يورپ جي پاسي ڏي هيڏي هيڏي هنن ملڪن تي رکي ڇڏيو اهو آهي جيڪو ماڻهن جي مٿان حق ۽ باطل جي ڳالهه ڪري ڪن ماڻهن سيدنا عمر فاروق جي نالي ٿيو آهي

ڇا توهان ڄاڻندا آهيو ان کي تان پوء ان کان بعد ڪهڙو عمل ڪندا هيو ووقع القول عليهم الله جو عذاب انهن تي اچي پوندو بما ظلموا ظلم جي سبب فهم لا ينطقون ڪونه ڳالهائيندا خاموش ٿي ويندا رب تعاليٰ جي آڏو هر هڪڙو ماڻهو ان وقت تي جڏهن حجت پوري ٿيندي الله جي آڏو ڪو به ڳالهائي نه سگهندو مجبور ٿي خاموش ٿي بيهي رهندا

جي هن شهر جي رب جو جي مان عبادت ڪريان معنيٰ مڪو مڪرم الذي حرمها جنهن کي الله تعالٰي عزت وارو ڪيو آهي له ڪل شيء ان جي هر شيء آهي وامرت ان اڪون من المسلمين مون کي حڪم ٿيو آهي ته مان مسلمان هجان فرمانبردار هجان ۽ رب تبارڪ وتعالٰي جي طرف متوجه هجان توهان کي اها ڳالهه ٻڌايان ٿو ۽ ٻيو مون کي هي حڪم آهي ان اتلو القرآن توهان کي قرآن پڙهي ٻڌايان بذات خود الله جي فرمانبرداري ڪريان

ان جا شڪر آهن رب جا، جنهن اسان کي هدايت ڪئي. سيريڪم آياته، جو توهان کي پنهنجون آيتون قدرت جون ڏيکاريندو. هن وقت توهان جيڪڏهن ايمان نٿا آڻيو ته، فتعرفونها، پوء توهان هلي ايمان آڻيندؤ ان ڳالهه کي سمجهندؤ، پر اهو ايمان توهان جو پوء بيڪار آهي. ايمان آهي هتي تبليغ کان بعد، دين جي ٻڌڻ کان بعد، نتيجو ماڻهو ڏسندو، پوء اتي سزا کي ڏسي ۽ مڃيندو. انهي الله تي ايمان ته ڪونه آندو، پر انهي پنهنجي سزا ۽ عذاب تي هاڻي ايمان آندو آهي. الله تي ايمان ناهي سزا تي ايمان آهي پوء سزا تي ايمان ڪهڙي ڪم جو آهي وما ربڪ بغافل عما تعملون ناهي رب توهان جو غافل جيڪي توهان ڪم ڪريو ٿا الله تعاليٰ توهان جي مٿان پوري طرح واقف آهي توهان جي حالات کي ڄاڻي ٿو پيغمبر جيڪي توهان کي خبرون ڏنيون آهن ان کي به ڄاڻي ٿو جيڪي توهان انڪار ڪيا آهن ان کي به وري جيڪي ڪردار ڪيا اٿو ان کي به اهو معاملو سارو رب تبارڪ وتعاليٰ جي نظر ۾ آهي پوء اهڙي حساب تي توهان کي بدلو ملندو

جا نازل ٿي آهي مڪي مڪرمه ۾ هن سورت ۾ ڪجهه آيتون اڪثر مڪي آهن ڪجهه سورتون مدني آهن هڪڙي سورت جيڪا پنجاسي نمبر آهي سا اها درميان هجرت جي نازل ٿي هئي اها به ايندي بهرحال هن سورت کي للاڪثر حڪم الڪل مڪي سورت چيو ٿو وڃي هن جو برنامج ۽ دستور اهو ئي آهي جيڪو شعرا سورت جو آهي شعرا سورت ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ بشارتون عطا فرمايون هيون نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي نائين سال ۾ معراج سٺ سال ۾ ڪاميابي چاليهن سالن جي عمر ۾ نبوت جو پروگرام جيڪو الله تعاليٰ ڏنو طوئي جو عدد نو آهي سين جو عدد سٺ ميم جو عدد چاليهه

ٻي جنگ بدر جي اندر اهو موقعو ٿيو. انقلاب جو جيڪو دستور ۽ برنامج آ اهو ساڳي طرح اهو ئي رهندو. الله تبارڪ و تعالي بيان فرمايو. ان فرعون علا في الارض فرعون تڪبر ڪيو زمين ۾ بلندي ڪئي هي ڏاڍي وڏي علا فرعون طغا تجاوز عن الحد حد کان ٽپي ويو هيو ۽ ظلم هن انتها درجي جو ڪيو ماڻهن کي مصيبت ۾ وجهڻ، انهن کي غلام بڻائڻ، انهن کي ذليل ڪرڻ، اها حالت هن ڪئي هئي. وجعل اهلها شيعا ۽ ڪيو هئين ان جي ماڻهن کي پنهنجو تابعدار. شيعا معنيٰ جعل اهلها شيعا معنيٰ ڪيائين ان زمين جي اهل کي پنهنجو تابعدار معنيٰ ظلم جي ذريعي ان کي پنهنجو غلام بڻائين تابعدار ڪيائين اها معنيٰ يستضعف طائفة ته انهن منجهان هڪڙن کي ڪمزور پيو ڪري تابعدار ڪرڻ جو ڪهڙو طريقو هيو ۽ ان تابعداري ۾ هن ڇا ڪيو ايترو انهن کي ڪمزور ڪري ڇڏيائين جو ضعيف ڪمزور بڻائيائين هڪڙن کي هڪڙي جماعت تمام بلڪل ڪمزور ۽ ضعيف بڻائي ڇڏيائين جو فرعون جي سامهون ڪجهه به نه پيا ڪري سگهن مصر ۾ جيڪي قبتي آباد هيا فرعون جي قوم هئي ٻيا سبتي هيا بني اسرائيل فرعون ظلم ۽ تڪبر جي حد سان بني اسرائيل تي اهڙي قسم جو هڪڙو ظلم ۽ جبر شروع ڪيو جو انهن کي اڀرڻ نه ڏئي پنهنجي قوم کي مٿي ڪيائين هن کي گهٽ ڪيائين يذبح ابناءهم انهن جي ٻارن کي ڪهي پيو انتها انهن جي ڪمزوري جي فرعون کي ڪو خواب ڏسڻ ۾ آيو هو جنهن جو تعبير ڪيو هو ان وقت جي ڪاهنن ته ڪو اسرائيلي ٿيندو جنهن جي هٿان تنهنجي سلطنت برباد هوندي تنهنڪري ان خواب جي معنيٰ تي هن ويساهه ڪيو ۽ پابندي ڪري پنهنجي هڪڙي ظالمانه طريقي جي تدبير اصول ڪيائين ته بني اسرائيل ۾ ٻار ئي پيدا ٿيڻ جيڪڏهن لڳندو ته پوء ڪيئن منهنجي حڪومت کي اهو اچي ڊاهيندو؟ هنن کي به مقابلي جي طاقت ڪانه هئي. قانون هن جاري ڪري ڇڏيو ته جهڙو به پٽ پيدا ٿئي تنهن کي قتل ڪري ڇڏيو. ڌيء جيڪڏهن ڪا هجي ته هن ۾ ڪو خطرو ڪونهي. پاڻ اهي انهن کي ڪم اينديون. اهڙيء طرح سان هن اها حرڪت ڪري فيصلو ڪرائي ڇڏيو. الله تعاليٰ بيان ٿو فرمائي ته هن اهو ڪم ڪيو. انه ڪان من المفسدين اهو هيو خرابي وجهندڙن منجهان مفسد قسم جو ماڻهو هيو. ڇو ته فرعون انهن عملن جي ڪري جيڪي بني اسرائيل جا سان تعلقات رکيا ها، مفسدين ۾ لکيو ويندو هو. ان وقت ۾ ئي هن کي بڇڙو سمجهندا ها. پر ظالم کي ڇا ڪجي؟ ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا ۽ اسان ارادو پيا ڪريون ته احسان ڪريون ضعيفن تي علي الذين استضعفوا ضعيف ڪيا ويا زمين ۾ انهن تي نمن نمن ڪريون احسان ڪريون في الارض جيڪي زمين ملڪ ۾ ايترو ڪمزور بڻايا ويا نجعلهم ائمة انهن کي امام بڻايون نجعلهم الوارثين انهن کي وارث ڪريون ملڪ جو قائم مقام ۽ حاڪم بڻايون اسان اهو ارادو ڪيو هيو هن جا ملعون جا انتظامات ته ايڏا وڏا هيا پر اسان جو ارادو اهو هو ته ڪمزورن کي طاقتور بڻائينداسين، ظالمن کي پست ڪنداسين، بي دينن جي جاء تي ديندار آڻي ملڪ جي امامت ۽ سرداري جو تاج انهن جي سر تي رکنداسين. الله تعاليٰ فرمايو ته اسان جو اهو ارادو هيو. ونجعلهم ائمة ۽ انهن کي امام بڻائينداسين، ونجعلهم الوارثين، نمڪن لهم في الارض انهن کي ڄمائينداسين اسان زمين ۾ ملڪ جي اندر انهن کي قوت عطا ڪنداسين. تمڪين، عزت، ونري فرعون و هامان، ڏيکارينداسين فرعون کي ۽ هامان کي ان جي لشڪر کي، منهم ما ڪانو يحذرون، اها شيء، انهن کان اها شيء جو انهن جو خطرو ڪندا ها، معنيٰ جنهن خطري جي ڪري انهن بني اسرائيل جي مٿان ظلم جو قانون پاس ڪيو ۽ ڪيترن جي ٻارن کي مارائي ڇڏيو، اسان گهريو سي اهو خطرو انهن جي سامهون برابر اچي، فرعون امڪاني ڪوشش ڪئي. پورو زور ۽ پورو پورو پنهنجو جيڪو ظلم هو سو وهائين انهن جي مٿان پر آخر الله تبارڪ وتعاليٰ ان سبطين منجهان هڪڙي ٻار کي محفوظ رکيو تقدير الاهي ڪانه ٽرندي آهي اهو وري انهي جي هٿان پالرائي رب تعاليٰ پنهنجو جبر ۽ جيڪو قوت جو اظهار هو انهي طرح ڪري وڏي هڪڙي شاهانه انداز سان ناز نعمت سان پالرائي جو ڏيکاريو جنهن اچي هن جي حڪومت جو تختو الٽايو اها الله تبارڪ وتعاليٰ جي خاص قدرت آهي. واوحينا اليٰ موسٰي ام موسٰي، موسٰي عليه السلام جي ماء ڏي اسان وحي ڪيوسين، ان جو حڪم ڪيوسين اسان ته ان ارضعيه تون ان کي ٻار کي کير پيار مطلب آهي ته اهو ٻار جيڪو تو ڄڻيو آهي ان جي سنڀال ڪر ان کي کير پيار فاذا خفت عليه جڏهن تون خوف ڪرين انهيء تي معنيٰ اهڙي قسم جي جاچ جيڪا جاري هئي فرعون جي، اها جاچ توهان جي مٿان اچي پوي ۽ خبر پئجي وڃي ته هنن وٽ به ٻار آهي ۽ اهي ماڻهو کڻڻ لاء تنهنجو ٻار ضبط ڪرڻ اچن. اهڙو خوف جيڪڏهن تو کي محسوس ٿئي، فالقيه في اليم، پوء ان کي درياهه ۾ نهر نيل ۾ هن کي اڇلي ڦٽي ڪر. بس. ولا تخافي ولا تحزني، تون خوف به نه ڪر ۽ غم به نه ڪر. اچي ٿو ڪتابن ۾ ته ان مائي صندوق ٺاهرائي. اهو هن جو پنهنجي بشري ڪمزوري هئي. جيڪڏهن ائين ڪرين ۽ اڇلي جيسان صدقا ٿي وڃن پوء ته الله تعاليٰ ڪونه فرمائي ٿو جيڪو تون پيتي ٻيتي ٺاراء. ائين رب تبارڪ وتعاليٰ جو جيڪڏهن جيئن جو حڪم ٿيو هوس ائين فيصلو ڪري ها پر معلوم ٿئي ٿو ته رب تعاليٰ انهي پيتيء ٺارائڻ تي هن جي مٿان ڪابه ملامت ڪانه ڪئي آهي. چئبو ته انسان الله جي حڪم جي پوري ڪرڻ لاء جيڪڏهن ڪي اسباب انساني اختيار ڪري ته اهي خلاف ڪونهن ڪي.

وجاعلوه ۽ ڪري ڇڏينداسون اسان انهي کي من المرسلين رسولن منجهان الله تعالي ماء کي تسلي ڏني ته بي پرواهي سان هن کي درياهه ۾ ڇلڪي ڪر جو جلد وري موٽي تنهنجي آغوش شفقت ۾ اچي ويندو ۽ تنهنجي گود ۾ اهو ٻار موٽي اچي پوندو ۽ نه صرف ايترو منصب رسالت تي فائز ٿيندو الله تبارڪ و تعالي جي طاقت ۽ ارادي کي ڪو به حائل ڪونهي جو انهي ڳالهه کي روڪي سڀ رڪاوٽ دور ڪري اسان پنهنجو مقصد پورو ڪنداسي

۽ لاوارث ٻار لڀي پيو. ماڻهن، اهل فرعون، کي جڏهن ڏٺائون ته نيل درياهه ۾ آهي، ان کي لڌائون کڻي آيا. چون ٿا ته هڪڙي نالي هئي، جيڪا وهي ايندي هئي فرعون جي باغ ۾. اتي ڌوٻي بيٺو ٿو ڪم ڪري. ڏٺئي ته اتي جو لڙهندي ٿئي ته ٻاهر کڻي ڪڍيائين. آسيه انهيء باغ ۾، انهيء وقت اتي ڪا موجود هئي، ان جي آڏو پيش ڪيائون. ٻار نڪري پيو حسين جميل. مائيء کڻي کنيو. ليڪون لهم، جيئن ٿي پوي، عدوا، انهن جو دشمن، وحزنا، ۽ غم وجهڻ وارو. معنيٰ اها جيڪا لام آ سو اهو اتفاق آ نتيجي جي طور تي باقي مقصد التقاط جو اهو ناهي پر اهو ڄڻ لازم آيو تنهن ڪري نتيجي جي طور تي جيئن مقدمات کي نتيجو لازم هوندو آهي بغير ارادي جي به ڪڏهن نتيجو نڪري پوندو آ ڪڏهن ارادي سان نتيجو نڪرندو آ بسا اوقات ماڻهو مقدمات پيش ڪندا آهن نتيجي جو علم به ڪونه هوندو آ هتي ائين ٿي پيو اهڙو هنن ڪم ڪيو جو هنن جي ڪردار منجهان نتيجو اهو نڪتو ته هنن پنهنجو دشمن ڄڻ پاليو پنهنجو خاتمي وارو هنن آندو. حالانڪه مقصد ۾ اهو ڪونه هو مگر نتيجو ته ٿيو. ڪڏهن نتيجو مقصد هوندو آهي ڪڏهن نه هوندو آهي. هي انهيء قسم جو نتيجو آهي. ان فرعون و هامان بيشڪ فرعون ۽ هامان و جنودهما انهن جو لشڪر ڪانو خاطئين اهي خطا ڪار هيا، غلط ڪار هيا. قالت امرات فرعون فرعون جي عورت چيو قرة عين لي منهنجي اکين جو ٺار و لڪ ۽ تنهنجي چون ٿا ته انهيء چيو ته لڪ، لا لي، تنهنجو ڀل هجي بس منهنجو ته ڪونهي. مطلب ان جو هي هو ته اها تقدير هئي هڪڙي ازلي، جنهن ۾ اهي اکر نڪتا ته ڀل تنهنجي اکين جو ٺار هجي ڇو ته بيبي صاحب آخر ايمان آندو ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ هن کي حضرت موسيٰ عليه السلام جي خدمت ۾ ۽ انهيء تي ايمان آڻڻ جي ڪري جنت عطا ڪئي تنهن ڪري واقعتا حقيقي ٺار ان جو ٿيو هن جي لاء ته جهنم بڻي لا تقتلوه قتل نه ڪجو مارجوس نه انهي ٻار کي الائي ڪاٿون جو لڙهي آيو آهي ٻار بني اسرائيل جو ٻار آهي ڇا هربرو توکي بني اسرائيل جا ٻار مارڻا آهن انهي جي مٿان قانون جاري ڪرڻو آهي هي ٻار يقيني طور بني اسرائيل جو ناهي ته هن کي شڪ جو فائدو ملڻ گهرجي معنيٰ زندگي ۽ جيئدان ملي انهي طرح به ٿي ويو

هي قصو هيستائين پهچايو الله تعاليٰ موٽي حضرت موسيٰ عليه السلام جي والده جو بيان پهرين ٿي ماء موسيٰ عليه السلام جي دل فؤاد معنيٰ دل دل موسيٰ عليه السلام جي ماء ٿي پئي فارغ بي قرار معنيٰ قرار نه رهيو اچي پريشاني ورتو ان ڪادت اها انها قريب آهي ڪادت لتبدي قريب آهي بيشڪ اها قريب هيو جو ظاهر ڪري انهي بيقراري کي به جو ضمير ورايو فارغ آهي انهيء فراغت کي معنيٰ بيقراري کي ظاهر ڪري ائين ڇا چوي ته اجهو مان هي ٻار اڇليو آهي وارو ڪجو مون کي ڪڍي ڏجو يا ان ٻار جي پويون لڳي معنيٰ سڄو راز ظاهر ٿي پوي ها رب تعاليٰ جيڪا مصلحت ظاهري رکي هئي ان مصلحت جي خلاف هن جو آواز بلند ٿئي ها ته نقصان ٿئي ها الله تعاليٰ فرمايو هو ته ان مائي کي ايتري بيقراري ٿي جو قريب هو ته ظاهر ڪري ان بيقراري کي لولا جيڪڏهن نه ان ربطنا اسان

پر جيڪا مادري شفقت هئي هن کي ايترو مجبور ۽ بيتاب بڻايو، قريب هو ته ان ڳالهه کي ظاهر ڪري، پر اسان هن جي دل کي ڳنڍ ٻڌي صبر سان ڳنڍ ٻڌايوسين، تانڪه هو آواز نه ڪري سگهي. ۽ ڄڻ هن جو جيڪو يقين هو واعدي جو، انهيء جي مٿان هن کي اعتماد ٿي ويو. پوء اها شهر ۾ خبر پهچي وئي ته ٻار لڌو اٿن، سو هن ته محسوس ڪيو ته اسان جو ٻار آ. موسيٰ عليه السلام کي ڀيڻ هئي وڏڙي سمجهدار، ان کي چيائين ته تون قصيه هلي وڃ پويان انهيء جي جاچ جي معنيٰ ۾ آهي قص يقص معنيٰ جاچ ڪرڻ ۽ ڪنهن جي ڪڍ لڳڻ قصو ڪبو آ ته انهيء ۾ به اها جاچ ڪري ڳالهه ٻڌائبي آ فبصرت به ڏسي پئي ان کي پري کان عن جنب. جنب جي معنيٰ پري کان يا جنب معنيٰ اجنبي طرح ڄڻ پرائو ٻار آهي جيئن ٻيا ٻار ڏسندا آهن ننڍڙي ٻار کي ائين سڀئي ٻار اچي مڙيا ڏسن پيا ته ٻار لڌو آهي ان طرح وهم لا يشعرون اهي به نه پيا ڄاڻن ته هي ڪا ڀيڻ آهي هن جي فرعون جي محل سرا ۾ جيئن صندوق وئي ٻار کليو شهرت ٿي وئي موسيٰ عليه السلام جي والده پنهنجي ڇوڪري کي موڪليو ۽ چيائينس ته وڃي ڏسي اچو پتو لڳائي ته ڇا آهي اها اتي اجنبي ٿي ڏسڻ لڳي ائين نه پئي چئي ته اسان جو ڀاء آهي ائين نه پئي چوي حرمنا عليه المراضع جي کير پيارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي اسان بند رکيوسين ان جي مٿان کير پيارڻ واريون دايون من قبل اڳي ئي معنيٰ ڪا به اهڙي عورت جيڪا هن کي کير پياري ڪانه جيڪڏهن آيون پئي ته ان جو کير نه پيو پيئي قالت هل ادلڪم ڇوڪري کي چيو مان توهان کي خبر ڏيان علي اهل بيت اهڙي هڪڙي گهر تي اهل بيت معنيٰ گهر وارا اهڙي گهر وارن تي يڪفلونه جو هن جي پالنا ڪن تربيت ڪن لڪم توهان جي لاء ٻار ته توهان جو ٿيو پر هو پالي ڏين دائي بڻجي وهم له ناصحون له ناصحون ۽ اهي انهي جا خير خواهه آهن انهي معنيٰ فرعون جا فرعون جا گهاٽا ماڻهو خاصا ماڻهو آهن ڇو ته هي جيڪو موسيٰ عليه السلام جو والد هو سو فرعون جو اهو به درباري ماڻهو هيو وهم له ناصحون آهن خيرخواهه حالانڪه له جو ضمير ڇوڪريء جي خيال به موجب به وري پيو ٻار ڏي. هنن سمجهيو بادشاهه ڏي. معنيٰ خيرخواهي سان ٻال کي پالبو ۽ ڏاڍو هڪڙو چڱو گهر شريف گهر آهي هن ڇوڪري جي مشوري ۾ جو وٺي اچوس هن ماء کي وٺي آيا فرددناه اليٰ امه ماء چي جو هن کي ببو ڏنو ته کڻي چنبڙي پيو خدا تعاليٰ

ولڪن اڪثرهم لا يعلمون پر ڪيترا انهن ڳالهين کي ڪونه ٿا ڄاڻن ته ڪو الله تعاليٰ جا وعدا پورا ٿي گذرندا آهن ۽ انهن ۾ ڪو فرق نه پوندو آهي جيترا جاهل ماڻهو يقين نٿا رکن پوء ائين ئي ڀٽڪي ٿا وڃن حضرت موسيٰ عليه السلام جوان ٿيو لما بلغ اشده جڏهن پهتو پنهنجي زور ۽ طاقت تي اشد چئبو قوت ۽ طاقت تي واستويٰ ۽ سڌو برابر ٿيو، معنيٰ پنهنجي درستيء تي آيو، ڪامل ٿيو، هن جي جسم جو نمو، عقل حواس بلڪل مضبوط ٿي ويا ته رب تعاليٰ فرمايو ته جڏهن انهيء حد تي اچي پهتو، آتيناه حڪما و علما، پوء هن کي اسان حڪمت به ڏني، علم به ڏنو، ڳالهه سٺي ۽ سمجهه مضبوط ۽ همدردي وغيره ماڻهن سان، معتمد عليه ٿي پيو، شاهي خاندان ۾ پليو. ها هن ۾ ڪنهن به قسم جي جيڪا غلامي جي ذلت هئي اها حضرت موسيٰ عليه السلام ۾ غلام قوم کان ڇڏائي شاهي گهر ۾ جو آندو ويو ته اهو غلامي جو اثر به هن جي طبيعت ۾ نه هيو وري طبيعت سالم هئي ظالم جي گهر ۾ کڻي پليو پر اهو ظلم جو اثر به هن ۾ ڪونه هو ڪذالڪ نجزي المحسنين اهڙي طرح اسان بدلو ڏيندا آهيون نيڪوڪارن کي ۽ محسنن کي ائين اسان انهن جي حفاظت ڪندا آهيون ۽ انهن کي پالي ۽ محفوظ ڪري پوء قوم جي خدمت جو هڪڙو وڏو اسان ذريعو بڻائيندا آهيون ۽ قوم جو هڪڙو وڏو خزانو ڪندا آهيون الله تعاليٰ فرمائي حضرت موسيٰ عليه السلام جي